ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ກັນແລ້ວ ເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝສາມາດປ່ຽນໃບໜ້າຂອງຂະແໜງການແຟຊັ່ນໄດ້ Julie Taboh ນັກຂ່າວ VOA ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເພີ່ມອີກ ເຊິ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບ ຕໍ່ໄປ
ເກີດມາໂດຍບໍ່ມີແຂນທ່ອນລຸ່ມກ້ຳຊ້າຍຂອງນາງ ນາງແບບ Kelly Knox ເລືອກທີ່ຈະບໍ່ໃຊ້ແຂນທຽມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໂຕເອງ ແຕ່ກັບໃຊ້ມັນເປັນອຸປະກອນເສີມສຳລັບສະແດງທ່າທາງຂອງຕົນອອກໃຫ້ຄົນໄດ້ເບິ່ງໄດ້ ຊົມ ແຂນທຽມອາຄຣີລິກອັນນີ້ ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ເໝາະສຳລັບນາງ ໂດຍນັກສິລະປະກຳ Sophie de Oliveira Barata ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງເອ້ເຄື່ອງປະດັບ ທ່ານນາງ Eva Thornton ເປັນຜູ້ຊ່ວຍດ້ານການວາງສະແດງພິພິທະພັນ ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນສິລ ະປະ Taubman ໃນເມືອງ Roanoke ລັດ Virginia ທ່ານນາງໄດ້ໂອ້ລົມກັບ VOA ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ She works with colleagues and scientists and prosthetists ນາງເຮັດວຽກກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກເຮັດແຂນຂາທຽມ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ວ່າ ຄົນຈະສະແດງທ່າທາງ ຢ່າງມີສິລະປະ ໂດຍຜ່ານການໃຊ້ເຄື່ອງປະດັບທີ່ໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄືແນວໃດ ແຂນທຽມເປັນພຽງຕົວຢ່າງໜຶ່ງຂອງເຄື່ອງແຟຊັ່ນຊັ້ນສູງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍເສີມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍເທັ ກໂນໂລຈີທັນສະໄໝ ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນສິລະປະອັນປານີດ ທີ່ຫໍພິພິທະພັນສິລະປະກຳ Taubman ໃນເມືອງ Roanoke ລັດ Virginia ພວກມັນໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ຄິດເຫັນບາງຢ່າງມາສະເໜີໃຫ້ຄົນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວ່າ ເທັກໂນໂລຈີອາດຈະຫັນປ່ຽ ນໄປຄືແນວໃດໃນອະນາຄົດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໜ້າກາກທອງເຫຼືອງທີ່ສ້າງໂດຍນັກສິລະປະກຳ Ewa Nowak ຖືກອອກແບບມາເພື່ອລວງຕາເທັກໂນໂລຈີໃນການຈື່ໃບໜ້າຄົນໄດ້ ທ່ານນາງ ທອນຕັນ ທີ່ຫໍພິພິທະພັນສິລະປະ Taubman ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ອີກວ່າ
It allows human to human recognition very easily, but foils ມັນຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຈື່ໜ້າຂອງມະນຸດຕໍ່ມະນຸດໄດ້ງ່າຍຫຼາຍ ແຕ່ຂັດຂວາງໂປຣແກຣມປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI ບໍ່ໃຫ້ຈົດຈຳໜ້າໄດ້ ນັກສິລະປິນບາງຄົນໄດ້ໃຊ້ສິ່ງລ່າສຸດໃນການພິມສາມມິຕິ ປະດິດ ວັດຖຸທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ຈາກຕົວແບບໃນທາງດິຈິຕອລ ເພື່ອປະດິດເຄື່ອງນຸ່ງ ເກີບ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍເສີມ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ການເຮັດແຟຊັ່ນແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກເຈົ້າແມ່ທຳມະຊາດມາເປັນເວລາດົນນາ ນນັ້ນ ນັກສິລະປິນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເອົາມັນມາປັບປຸງຂຶ້ນໄປສູ່ລະດັບໃໝ່ ຊຸດແຕ່ງກາຍທີ່ເຮັດມາຈາກກຸ່ມໃຍເຊື້ອລາ ສ່ວນທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອເຫັດ ແລະ ຊຸດແຕ່ງກາຍທີ່ເຮັດຈາກສາຫຼ່າຍທະເລ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິ ດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼຽນເຫຼື້ອມຍິບຍັບແວວວາວ ທີ່ຜະລິດຈາກເຊລລູໂລສຂອງຕົ້ນໄມ້ ແທນທີ່ຈະຈາກຢາງພລາສຕິກ

ໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຮົາສາມາດເຮັດວຽກກັບການພິມແບບສາມມິຕິ ຫຼື ວັດຖຸທາງຊີວະພາບແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນ ມັນເປັນແນວຄິດທີ່ນັກສິລະປິນຫວັງວ່າ ຄົນຈະເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ເລື່ອງນີ້ແທ້ໆ ບົວສະຫວັນ ວີໂອເອ